ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىننىڭ تەييارلىشىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئۇنداقتا بۈگۈنكى رادىيو پىروگراممىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىزلەر. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلىغان ئۇيغۇر رايونىنى كەڭ كۆلەملىك خىتايلاشتۇرۇپ، بۇ رايوندىكى خەلقلەرنى ئومۇميۈزلۈك جۇڭخۇا مىللىتىگە ئايلاندۇرۇش ھەرىكىتىدە ئارخېئولوگىيەلىك ساياھەتچىلىكنىمۇ كەڭ كۆلەملىك قانات يايدۇرماقتا. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە دائىرىلەر خىتاينىڭ قەدىمكى سالنامىلىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ ئەجدادلىرىدىن چيشى ياكى جۈشى يەنى ئېگىزئارغۇلۇقلار ياكى قاڭقىللار نامىدا قاڭقىل يولى ئارخېئولوگىيەلىك ساياھەت ھەرىكىتى باشلىغان. خىتاي خەۋەرلىرى ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە دائىرىلەر ھەر يىلى ئالتىنچى ئاينىڭ ئىككىنچى شەنبە كۈنىنى خىتاينىڭ مەدەنىيەت ۋە تەبىئەت مىراسلىرى كۈنى قىلىپ بېكىتىلگەن شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىي يادىكارلىقلار ئارخېئولوگىيە ئورنى تۇرپان تەتقىقات جەمئىيىتى بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دۆلەت تەرەققىيات تەتقىقاتى ئىنستىتۇتى بىرلىشىپ تۆتىنچى ئىيۇندىن يەتتىنچى ئىيۇنغىچە خىتاي مەدەنىيەت ۋە تەبىئەت مىراسلىرى كۈنىنىڭ شىنجاڭ قاڭقىل قەدىمكى يولى ئاممىۋى ئارخېئولوگىيە پائالىيىتىنى باشلىغان خەۋەردە بۇ پائالىيەتنىڭ ئاساسىي تېمىسى قەدىمكى قاڭقىل يولىدا ئارخېئولوگىيىلىك دالا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ قەدىمكى يول ۋە قەدىمكى مىراسلارنىڭ ھازىرقى تارقىلىش ئەھۋالىنى ئىگىلەش مەدەنىي يادىكارلىقلارنى قوغداش ۋە ساياھەتنى ئېچىۋېتىشنى ئىلمىي ئاساس بىلەن تەمىنلەش ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، بۇ پائالىيەتنىڭ يەنە بىر مەزمۇنى ئاممىغا شىنجاڭنىڭ قەدىمىي يوللىرىدىكى تارىخىي مىراسلارنى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدۇرۇش ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇن بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارغا قارىتا كەڭ كۆلەملىك خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتى قوزغاپ، ئۇيغۇر تارىخى، مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىي يادىكارلىقلىرىغا قارىتا قايتا ئېنىقلىما بەرگەن. ئۇيغۇر تارىخى مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر مەدەنىي يادىكارلىقلىرىنى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ۋە تارىخىنىڭ بىر پارچىسى دەپ ئېلان قىلغان شۇنداقلا خىتاي پۇقرالىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا كەڭ كۆلەملىك ساياھەتكە تەشكىللەپ بۇنى ئۇلارنىڭ ئىدىيەسىگە سىڭدۈرۈشكە كىرىشكەن ئىدى BDTنىڭ مەدەنىيەت ۋە ئىلىم-پەن تەشكىلاتى يۇنېسكو دۈشەنبە كۈنى يەنى ئون ئىككىنچى ئىيۇن ئامېرىكىنىڭ مەزكۇر BDT مەدەنىيەت

كېلىشىگە، ئامېرىكا بۇ تەشكىلاتتىن ئايرىلغاندىن كېيىن پەيدا بولغان بوشلۇقنى خىتاينىڭ تولدۇرۇشقا باشلىغانلىقىغا بولغان ئەندىشىسى تۈرتكە بولغانلىقىنى ئېيتقان. ئامېرىكا يۇنېسكوغا قايتا ئەزا بولۇشنى چەت ئەل تەتقىقات ئورۇنلىرى ۋە ئامېرىكادىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى يۇنېسكودىن خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى چەكلەش، ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ ئېتىراپ قىلىشنى، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى يۇنېسكونىڭ بۇ يىل كۈزدە ئېچىلىدىغان يىللىق يىغىندا مۇزاكىرىگە قويۇشنى تەلەپ قىلىۋاتقان بىر ۋاقىت قارار قىلغان. ئىشخانىسى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا ئېلان قىلغان بىر دوكلاتتا يۇنېسكونى، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشى، ئۇيغۇر مەدەنىيەت مىراسلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى ئاقلاش بىلەن ئەيىبلىگەنىدى. بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكىنىڭ يۇنېسكوغا قايتىپ كېلىش قارارى ئون ئىككىنچى ئىيۇن ئېلان قىلىنغاندا، يۇنېسكونىڭ پارىژدىكى باش شتابىدا زور ئالقىشقا ئېرىشكەن. ئامېرىكا يۇنېسكوغا ئەڭ كۆپ بەدەل پۇلى تۆلەيدىغان دۆلەت بولۇپ، ئامېرىكا بىلەن ئىسرائىلىيە ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى پەلەستىننى يۇنېسكوغا ئەزالىققا قوبۇل قىلىش ئاۋازغا قويۇلغاندا بەدەل پۇلى تۆلەشنى توختاتقان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى سابىق ترامپ ھۆكۈمىتى يۇنېسكودىن چېكىنىپ چىقىشنى قارار قىلغان. بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئامېرىكىنىڭ ياردەمچى تاشقى ئىشلار مىنىستىرى جون باس بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا ئامېرىكىنىڭ يۇنېسكودا بولماسلىقى خىتاينى كۈچەيتىپ، ئامېرىكىنىڭ ئەركىن دۇنيا تەسەۋۋۇرىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئۈنۈملۈك بولۇش ئىقتىدارىنى ئاجىزلاتقانلىقىنى ئېيتقان.
ياۋروپا كېڭەش پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ يىگىرمىگە يېقىن ئەزاسى يېقىندا ئورتاق خىتابنامە ئېلان قىلىپ، ياۋروپا كېڭەشىگە ئەزا دۆلەتلەرنى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا خاتىمە بېرىشنىڭ يوللىرىنى تېپىشقا ياۋروپا كېڭەشى پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشقا چاقىرغان مەلۇم بولۇشىچە بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان خىتايدىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا خاتىمە بېرىش ناملىق بۇ ھۆججەت ياۋروپا كېڭەشى پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئۇكرائىنا، لىتۋا قاتارلىق ئون بىر دۆلەتتىن كەلگەن يىگىرمىگە يېقىن پارلامېنت ئەزاسى تەرىپىدىن ئىمزالانغان. بۇ خىتابنامە بەشىنچى ئاينىڭ ئاخىرلىرى ئەرەب دۆلەتلىرى ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇز تۆت كىشىلىك بىر ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتتە بولۇپ، خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى مەدھىيەلىشىدىن سەل بۇرۇنراق سۇنۇلغان. شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە، ئەرەب دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى ۋەكىللەر ئۆمىكى ئۆزلىرىنىڭ شىنجاڭدا غەرب تاراتقۇلىرى سۈرەتلىگەندىن پەرقلىق بىر شىنجاڭغا شاھىت بولغانلىقىنى ئېيتقان.

پارلامېنتلار بىرلەشمىسىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى تەكشۈرۈشى خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى مۇستەقىل باھالاپ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنى ئۆز تېررىتورىيەسىدىكى ئۇيغۇرلار بىلەن ئالاقە قۇرۇشقا شەرتسىز رۇخسەت قىلىشقا چاقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن خىتابنامىدە يەنە پارلامېنتلار بىرلەشمىسى ئالاھىدە خەلقئارالىق سوت مەھكىمىسى قۇرۇپ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا جاۋابكارلىقى بار شەخسلەرنى سوتلاشنى قوللىشى كېرەك دېيىلگەن بۇ ياۋروپا كېڭەشى پارلامېنتلار بىرلەشمىسى ئەزالىرىنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ۋە خەلقئارالىق سوت قۇرۇش ھەققىدە ئورتاق خىتابنامە ئېلان قىلىشىدۇر.
خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر رايونىدىكى شىركەتلىرىنىڭ رايوندىكى قورقۇنچلۇق كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى يوشۇرۇشتا يەنە ساختا ئويۇنلارنى ئويناپ چىقىۋاتقانلىقى قەيت قىلىنماقتا.

بېيجىڭنىڭ شىنجاڭ لاگېرلىرى مەسىلىسىدىكى ھەيران قالارلىق ئۆزگىرىشىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ماگنۇس فېسكېسيو خىتاينىڭ ئىلگىرى ساختا لاگېرلارنى قۇرۇپ تاراتقۇلارنى ئالدىغانلىقى نۆۋەتتە ئۇنىڭ بۇ خىل ساختا ئويۇنلىرىنى ئۇيغۇر رايونىنى مەركەز قىلغان ھالدا يەنە قايتا بازارغا سېلىپ سەنئەتچىلەر ۋە باشقىلارنى ئۇنىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى مەدھىيەلەشكە سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئۇ يەنە خىتاي شىركەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتى تەمىنلىگەن ھەقسىز ئەمگەك كۈچىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئالدىراۋاتقان ۋە مىللەتچىلىك ئەقىدىسىنى كۈچەيتىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئوخشاش بىر ۋاقىتتا بۇ شىركەتلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلىرىنى چەت ئەللىك شېرىكلىرىدىن، بولۇپمۇ چەت ئەل تاراتقۇلىرىدىن يوشۇرۇۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ماگنۇس فېسكېسيونىڭ تەكىتلىشىچە، خىتاينىڭ شاڭخەي پۇتەيلەي ئاپتوموبىل باتارېيەسى ئىشلەپچىقىرىش شىركىتى يېقىندا شىۋېتسىيەگە مەبلەغ سېلىشنى ئېلان قىلغان. ئەمما بۇ شىركەت ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بىڭتۈەن يەتتىنچى دىۋىزىيەسىنىڭ خۇياڭخې شەھىرىدە شىنجاڭ زىچىن تەڭرىتاغ يېڭى ماتېرىياللار تېخنولوگىيە چەكلىك شىركىتى ناملىق كارخانىسى بارلىقىنى شىۋېتسىيەلىك شېرىكلىرىدىن يوشۇرغان. ماگنۇس فېسكېسيو ماقالىسىدە، ھازىر شىۋېتسىيە بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشقا كىرىشكەن بولسىمۇ، لېكىن ئۇلارنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ بەك چەكلىك ۋە بەك كېچىككەن بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان.
ئامېرىكىنىڭ بايدېن ھۆكۈمىتى ئون ئىككىنچى ئىيۇندىن باشلاپ خىتاينىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئىككى شىركىتىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنى چەكلىگەن. ئامېرىكىنىڭ بۇ ئىككى خىتاي شىركىتىگە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ ھەپتە خىتاينى زىيارەت قىلىدىغانلىقى قەيت قىلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئېمبارگو قويۇشى دىققەت قوزغىدى ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ توققۇزىنچى ئىيۇن ئېلان قىلىشىچە ئامېرىكىنىڭ ئورگانلارئارا مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش خىزمەت گۇرۇپپىسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن خىتاينىڭ شىنجاڭ جوڭتەي خىمىيە شىركىتى بىلەن خىتاينىڭ لازېرلىق باسما ماشىنىسى ئىشلەپچىقىرىدىغان ناسىدا ھەسسىدارلىق چەكلىك شىركىتى ۋە ئۇنىڭ گۇاڭدۇڭ جۇخەيدىكى سەككىز تارماق شىركىتىنىڭ مەھسۇلاتلىرىنى چەكلىگەن ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىك مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتىدا كۆرسىتىلىشىچە بۇ قارار يۇقارقى شىركەتلەرنىڭ خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان زۇلۇم ئاستىدىكى مىللەتلەرگە قارىتا سودا پائالىيىتى بىلەن شۇغۇللانغانلىقىنىڭ نەتىجىسىكەن بۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىغا ئاساسەن چەكلەش تىزىملىكىگە كىرگۈزگەن خىتاي شىركەتلىرىنىڭ سانى يىگىرمە ئىككىگە يېتىپ بارغان باياناتتا ئامېرىكا ئانا ۋەتەن بىخەتەرلىكى مىنىستىرلىقىنىڭ مىنىستىرى ئالېخاندرو مايوركاس مىنىستىرلىقىمىز كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلىشقا يول قويمايدۇ ۋە چېگرا ئېغىزلىرىمىزدا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا كۆپ سانلىق مۇسۇلمانلارنى شىددەتلىك باستۇرۇۋاتقان ۋە ئېكسپلۇئاتاتسىيە قىلىۋاتقان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ماتېرىيال ۋە ئەمگەك كۈچىنى ئىشلەتكەن بارلىق مەھسۇلاتلارنى داۋاملىق چەكلەيدۇ دېگەن لېكىن ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى سۇنغۇچى ماركو روبىيو بايانات ئېلان قىلىپ ئىككى خىتاي شىركىتىنىڭ چەكلەش تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلگەنلىكىنى قارشى ئالىدىغانلىقى لېكىن بۇنىڭ پەقەت چېلەكتىكى بىر تامچە بولۇپ تېخىمۇ ئىلگىرىلەپ ھەرىكەت قىلىش كېرەكلىكىنى ئېيتقان
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى، ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.

قىلىدۇ.
يېقىندا ئەنگلىيەدە چىقىدىغان ئىقتىسادشۇناس ھەپتىلىك گېزىتىدە غەرب ئەللىرىنىڭ خىتاي ئالدىدىكى ساددىلىقىنىڭ ئاخىرلىشىشى ناملىق بىر ماقالە ئېلان قىلىنغان بولۇپ، غەربتىكى دېموكراتىك دۆلەتلەرنىڭ خىتايدىكى مەنپەئەتلىرىدىن كېچەلمەيۋاتقانلىقى، خىتاي ھەققىدىكى خام خىياللىرىنىڭ تۈگىمەيۋاتقانلىقى، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ماھىيىتى ۋە ئەسلى مەقسىتىنىڭ ئاشكارىلىنىشىغا ئەگىشىپ خىتايدىن ئەنسىرەۋاتقان بولسىمۇ، خىتايغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشتا مۇستەھكەم بىرلىك ھاسىل قىلالمايۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇ ھەقتە ئانالىزچىلار نېمە دەيدۇ؟ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز جەۋلاندىن ئاڭلايسىلەر.
ئۇكرائىنا ئۇرۇشى داۋاملىشىۋاتقان بۇ مەزگىلدە خىتاي روسىيە بىلەن بىرلىشىپ ياۋروپاغا تەھدىت شەكىللەندۈرۈۋاتقان بولۇپ ياۋروپا دۆلەتلىرى بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇشتا ئامېرىكا بىلەن ھەمكارلىشىشنىڭ مۇھىملىقىنى بىلسىمۇ خىتاي بىلەن مۇرەسسە مادارا قىلىش ھەتتا سودىدا داۋاملىق ھەمكارلىشىش كويىدا يۈرمەكتە ئىكەن خىتاينىڭ روسىيە بىلەن بىرلىكتە ياۋروپانىڭ تەقدىرىنى ھەتتا دۇنيا تەرتىپىنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇشى ئامېرىكىنىڭ ھوشيارلىقىنى ئۆستۈرگەن بىلەن ياۋروپا دۆلەتلىرى يەنىلا تەلەي سىناش ھالىتىدە تۇرماقتا ئىكەن خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ ئۈچىنچى قېتىم تەختكە چىققاندىن كېيىن گېرمانىيە باش مىنىستىرى شولتېز ۋە فرانسىيە پرېزىدېنتى ماكروننىڭ ئىلگىرى ئاخىر بولۇپ خىتاينى زىيارەت قىلىشى ماكروننىڭ فرانسىيىگە قايتىش سەپىرىدە ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى جېدەلگە كىرمەيمىز، تەيۋەن مەسىلىسىدە خىتاينىڭ ئىشىغا ئارىلاشمايمىز دەپ ئىپادە بىلدۈرۈشى بۇ دۆلەتلەرنىڭ خىتاينى يەنىلا پۇلى بار، كۈچى بار چوڭ دۆلەت، ئۇنىڭدىن ئايرىلىشقا بولمايدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى، رايون ۋە دۆلەت مەنپەئەتىگە كەلگەندە ئامېرىكىنى بىر ياققا قايرىپ قويىدىغانلىقىنى كۆرسەتكەن ئىدى. ئالتىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى ئەنگلىيەدە چىقىدىغان ئىقتىسادشۇناس ھەپتىلىك گېزىتىدە ئېلان قىلىنغان غەرب ئەللىرىنىڭ خىتاي ئالدىدىكى ساددىلىقىنىڭ ئاخىرلىشىشى ناملىق ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە غەربتىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر ئەگەر خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ماھىيىتى ۋە ئەسلى مەقسىتىنى يەنى ئۆزىنى دۇنيادا ئەڭ ئىلغار ۋە قۇدرەتلىك كۈچكە ئايلاندۇرۇپ دۇنياغا خوجا بولۇش غەرىزىنى بىلمەي ئۆزىنى ئالداپ يۈرۈۋەرسە خىتاي ئاخىر غەلىبە قىلىدۇ ماقالە ئاپتورىنىڭ كۆزىتىشىچە يېقىندا ستوكگولم خىتاي مۇنبىرى يىغىنىدا جەم بولغان ئامېرىكا ياۋروپا ئەمەلدارلىرى تەتقىقاتچىلىرى ۋە سودا ساھەسىدىكىلەر خىتاينىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا ھەرگىز تىنچلىق ئەلچىسى بولالمايدىغانلىقى بەلكى روسىيە بىلەن بىرلىشىپ ياۋروپاغا تەھدىت سېلىشقا باشلىغانلىقىدىن ئەنسىرەشكە باشلىغان ئۇكرائىنا ھۆكۈمىتى شى جىن پىڭنىڭ تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزۈشىنى ئۈمىد قىلغاچقا ياۋروپا خىتاينىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ۋە ئۇرۇشتىن كېيىن ئۇكرائىنانى قايتا قۇرۇش ئىشلىرىدا ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ دەپ ئويلىغان ئەمما خىتاي ئەمەلدارلىرى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ناتونىڭ شەرققە كېڭىيىشىنىڭ ئالدىنى ئالغانلىق دەپ قارايدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

خىتايدىن غالىپ كېلىدىغان كۈچلۈك سىياسىي ئىرادە ئىقتىسادىي مەنبە ھەربىي كۈچ ۋە دىپلوماتىيە ئارقىلىق ھازىرقى دۇنيا تەرتىپىنى قوغدىماقچى بولغان ئەمما بۇ ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر خىتاينىڭ خىرىسىغا تاقابىل تۇرۇشتا ئىدېئولوگىيە قىممەت قاراش جەھەتتە ئامېرىكا بىلەن بىر سەپتە تۇرسىمۇ ئىقتىساد ۋە دىپلوماتىيە جەھەتتە ئۆز ئالدىغا يول تۇتۇشقا ھېرىسمەن بولۇپ فرانسىيە بىلەن گېرمانىيىنىڭ مەيدانى بۇنى ئىسپاتلاپ بەرگەن ئامېرىكىنىڭ ئۆزىمۇ خىتايدىن ئىقتىسادىي جەھەتتىن ئايرىلالمىغان تېسلا جې پې مورگان قاتارلىق ئامېرىكا شىركەتلىرى خىتايغا قاتراشقا باشلىغان بۇ ئەھۋالدا جوۋ بايدىنمۇ ياۋروپانى خىتايغا بىرلىكتە تاقابىل تۇرۇشقا قايىل قىلالمايدىكەن ئامېرىكا سى ئېن بى سى خەۋەر قانىلى ئون ئىككىنچى ئىيۇن بەرگەن خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئانتونى بلىنكېننىڭ بۇ ھەپتە خىتاينى زىيارەت قىلىدىغانلىق خەۋىرى چىققاندىن كېيىن سىنگاپور بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ مۇناسىۋىتىنىڭ ياخشىلىنىشىغا بولغان تىلەكلىرىنى بىلدۈرگەن ھازىر دۇنيادا خىتاي بىلەن ئامېرىكا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى دۇنياۋى خاراكتېرلىك ئاپەت دەپ قارىلىۋاتقان بولۇپ بۇنىڭغا ئاساسەن خىتاي دىپلوماتلىرى چوڭ دۆلەتلەرنىڭ مەسئۇلىيىتى دېگەن ئىبارىلەرنى قوللىنىشقا باشلىغانىدى

ئامېرىكىدىكى سىياسىي مەسىلە شۇكى، بىز خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىشىدەك بىر ئېقىنغا ئەگىشىپ كېتىۋاتىمىز. خىتاي كۈچلىنىپ، ئەڭ ئاخىرىدا ئامېرىكا، ياۋروپا ۋە ياپونىيىنىڭ ئورنىنى ئېلىشى مۇمكىن. ئەگەر بىز ھازىر ھەرىكەت قوللانمىساق، خىتاي بىلەن روسىيەدىن ئىقتىسادىي ئالاقىمىزنى ئۈزمەي بۇنداق بوشاڭلىق قىلىۋەرسەك، پاسسىپ ھالغا چۈشۈپ قالىمىز. خىتاي بىلەن روسىيە، ئىران، شىمالىي كورېيە، سۈرىيە، ۋېنېسۇئېلا قاتارلىق دۆلەتلەر گويا تېررورچىلار ياكى قارا گۇرۇھ ھاكىمىيەتلىرىگە ئوخشايدۇ. دۇنيادا نېمىنى خالىسا شۇنى قىلىدۇ، ئۇلاردا قانۇن، ئەخلاق، دېموكراتىيە يوق. شۇڭا ئۇلارنىڭ مېتودىنى نېمىشقا شۇنداق قىلىدىغانلىقى ۋە قىلىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىش تەس. مانا بۇ بىزدىكى ساددىلىقنىڭ بىر سەۋەبى. خىتاي بىلەن روسىيەدىكى دىكتاتورلار بەك ئاچكۆزلىشىپ كەتتى. بۇ ئاچكۆزلۈك ھەددىدىن ئېشىپ بۇ ئىككى دۆلەتتىكى بايلىققىلا ئەمەس پۈتۈن دۇنيادىكى بايلىققا كۆز تىكىدىغان دەرىجىگە يەتتى.
خىتاينىڭ دۇنيا بويىچە ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىگە ئايلىنىشى ۋە بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشى ئارقىلىق تەسىر دائىرىسىنى كېڭەيتىشى خىتاينى ئاسىيا ئافرىقا دۆلەتلىرىدىلا ئەمەس غەرب ئەللىرىدىمۇ سەل قارىغۇسىز بىر كۈچكە ئايلاندۇرغان بولۇپ غەرب دۇنياسى خىتاي بولمىسا سودا بولمايدۇ دەيدىغان ھالغا كېلىپ قالغان تەمىنلەش زەنجىرىدە خىتايغا باغلىنىپ قالغان مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئۈزۈل كېسىل چەكلەش ئەمەلگە ئاشمىغان ماقالىدە ئېيتىلىشىچە غەرب ئەللىرىنىڭ خىتايدىن ئايرىلالمايدىغان ھەم خىتايدىن ئەنسىرەيدىغان زىددىيەتلىك ھالىتى بىر مەزگىل داۋاملىشىدۇ ئامېرىكىدىكى ئانالىزچى گوردون چاڭنىڭ قارىشىچە خىتاينىڭ بۈگۈنكىدەك كۈچلىنىشى غەرب ئەللىرىنىڭ ياردىمىدىنمۇ كەلگەن خىتاي ئاجىزلىغاندا يەنىلا غەربكە تايىنىدۇ ئەمما ھازىرقىدەك غەرب دۈشمەنلىكى داۋاملاشسا خىتاي ئاخىرقى مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ گوردون چاڭ ئەپەندى بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى The so called Chinese miracle the economic development during the four decades of what is now called the reform era. ئەگەر چەت ئەلنىڭ مەبلىغى، پەن تېخنىكىسىنىڭ ياردىمى بولمىغان بولسا، خىتاينىڭ ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن بۇيانقى قىرىق يىللىق ئىقتىسادىي گۈللىنىشى، ئاتالمىش خىتاي مۆجىزىسى ئەمەلگە ئاشمىغان بولاتتى. بۈگۈنكى كۈندىمۇ چەت ئەلنىڭ ياردىمى بولمىسا خىتاي مەغلۇب بولىدۇ. چۈنكى شى جىنپىڭنىڭ قاتتىق قول كوممۇنىزم سىياسىتى خىتاينى خاتا يولغا باشلاۋاتىدۇ. خىتاي ھازىر ئۆزىنىڭ كۈچىگە تايىنىپلا قۇدرەتلىك دۆلەت بولالمايدۇ، بەلكى چەت ئەل مەبلىغىگە تېخىمۇ كۆپ تايىنىدۇ. ئەگەر چەت ئەلنىڭ ياردىمى داۋاملىشىۋەرسە، خىتايدا كوممۇنىزم ئاخىرلاشمايدۇ. يەنى ھازىر تەسلا، ئالما ۋە باشقا يۈزلىگەن چەت ئەل شىركەتلىرى كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنى يۆلەۋاتىدۇ. مېنىڭچە، چەت ئەل شىركەتلىرى خىتايدىن ئايرىلىدۇ، چۈنكى شى جىنپىڭنىڭ چەت ئەل دۈشمەنلىكى سىياسىتى ئۇلارنى خىتايدىن قوغلايدۇ. ئاندىن چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىمۇ خىتايدىكى شىركەتلىرىنى خىتايدىن چېكىنىشكە بۇيرۇيدۇ. will both drive them away and force foreign governments to require their businesses to leave Chinese soil. ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، ئەگەر ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىدە ئۆز مەنپەئەتىنى قوغداش ئېقىمى كۈچەيسە، خىتاي بىلەن رىقابەتلىشىش ناھايىتى ئاسانلا ھەمكارلىشىشقا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. پىرېزىدېنت جو بايدېن ئامېرىكا شىركەتلىرىگە ئېتىبار بېرىش سىياسىتىنى قوللىنىش ئارقىلىق خىتاي بىلەن رىقابەتلەشسە، ياۋروپا دۆلەتلىرى ھەممىنى قايرىپ قويۇپ خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشى مۇمكىن مەسىلەن گېرمانىيە ماشىنا سانائىتى ئېلېكترونلۇق ماشىنىلارنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا خىتاي بىلەن ھەمكارلىشىشى ھەتتا تەسلا بىلەن رىقابەتكە چۈشۈشى مۇمكىن ئامېرىكىدىكى رەند سىياسەت تەتقىقات مەركىزىدىن دوكتور رايموند كو ھەمكارلىق ۋە رىقابەت مەسىلىسىنى ھەل قىلىش قىيىن بولغان زىددىيەتلىك مەسىلە دەپ چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېدى
بايدېن ھۆكۈمىتى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ھەمكارلىق ۋە رىقابەت ئىچىدە داۋاملاشتۇرۇشقا تىرىشىپ كەلدى. ھالبۇكى بۇنداق قىلىش تەس. چۈنكى بىر ياقتىن ھەمكارلىشىپ بىر ياقتىن رىقابەتلەشكىلى بولمايدۇ. ھەمكارلىق ساھەسى رىقابەت ساھەسىنى چەكلەپ قويىدۇ. بۇ ناھايىتى تەبىئىي ۋە چۈشىنىشلىك ئەھۋال. ئەگەر غەرب دۆلەتلىرى ئايرىم ئىقتىسادىي مەنپەئەتلىرىنى دەپ بىرلىك ھاسىل قىلالمىسا، خىتاي ئىقتىساد ۋە ئىستراتېگىيە جەھەتتە كۆزلىگەن مەقسىتىگە يېتىدۇ. شۇڭا ئامېرىكانىڭ خىتايغا بولغان مۇئامىلىسى جىددىي ئۆزگىرىۋاتىدۇ. ئەگەر شۇنداق بولسا، ئامېرىكا شىركەتلىرى دۆلەت ئىچىدىكى قارشىلىق، بولۇپمۇ ئىقتىسادىي مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن خىتايدا داۋاملىق سودا قىلىشتا قىينىلىدۇ.
ماقالىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېيىلگەن. ئۇكرائىنا ئۇرۇشى شۇنى قايتا ئىسپاتلىدىكى، ئامېرىكا غەرب ئەللىرىنىڭ خەۋپسىزلىكىنى قوغداشتا كەم بولسا بولمايدىغان شېرىك. ئامېرىكا ياۋروپاغا ياردەم بېرىش ئارقىلىق ياۋروپا ئىتتىپاقىنى تەيۋەن ۋە ھىندى تىنچ ئوكيان رايونىدىكى خەۋپسىزلىكى ۋە سىياسىي مەنپەئەتىنى قوغداشقا چاقىردى بۇ ئايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئاسىيا خەۋپسىزلىك مۇنبىرى شاڭرى لا دېئالوگىدا سۆزگە چىققان خىتاي باياناتچىسى ياۋروپالىقلارغا سىلەرنىڭ ئاسىيا ئۈچۈن قىلالايدىغان ئەڭ ياخشى ئىشىڭلار ھېچنېمە قىلماسلىق دېدى مەقسەت دوست قازىنىش ئەمەس، بەلكى ئامېرىكىنىڭ شېرىكلىرىنى قورقۇتۇپ، جو بايدېننى ئارقىغا ياندۇرۇش. شى جىنپىڭنىڭ كەسكىن گەپلىرى غەربلىكلەرنىڭ ساددىلىقىنى بىلدۈرۈپ قويدى. ئەگەر چەت ئەللىكلەر خىتايغا ئالدىراپ ئىشىنىش بىلەنلا قالماي، ئۈمىدىنى يوقاتسا، خىتاي بۇنى غەلىبە دەپ بىلىدۇ.

تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان مەخسۇس پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى تېما قىلىنغان ھۆججەتلىك فىلىم شاۋقۇن-سۈرەن

بۇ فىلىمنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئىشلەپ چىقىش ئۈچۈن نۇرغۇن تىرىشچانلىقلارنى كۆرسەتكەن. ئۇلار ئىلگىرى-كېيىن بولۇپ تۈركىيە، قازاقىستان، نورۋېگىيە، فىرانسىيە، ئامېرىكا قاتارلىق دۆلەتلەردە ياشاۋاتقان يۈزلىگەن ئۇيغۇر گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەر، شاھىتلار ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك كىشىلەرنى زىيارەت قىلغان. شاۋقۇن-سۈرەن فىلىمىنىڭ رېژىسسورى داۋىد نوۋاك يېڭى زېلاندىيەنىڭ ۋېللىنگتون شەھىرىدىن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى. ئۇ بارلىق ئىمكانىيەتلەرنى قوللىنىپ، بۇ فىلىمنىڭ دۇنيادىكى تېخىمۇ كۆپ كۆرۈرمەنلەرگە يەتكۈزۈلۈشىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بىز بۇ فىلىمنىڭ ئىمكانقەدەر تېخىمۇ كۆپرەك كۆرۈرمەنلەرگە كۆرسىتىلىشىنى، ئۇلارنىڭ دۇنيادا نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى بىلىشىنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ نۆۋەتتىكى ئېغىر رېئاللىقىدىن خەۋەر تېپىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بىز ئۇلارنىڭ ئاخبارات ۋە تاراتقۇ ۋاسىتىسى بىلەنلا ئەمەس، بەلكى بۇ خىلدىكى ھۆججەتلىك فىلىملەر ئارقىلىقمۇ بۈگۈنكى ئىنسانىيەت دۇنياسىنى چۈشىنىشىنى ئارزۇ قىلىمىز. دەرۋەقە بۇ نۇقتا بىزنىڭ شاۋقۇن سۈرەن فىلىمىنى ئىشلىشىمىزنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرىدۇر.

شاۋقۇن سۈرەن فىلىمى ئومۇمىي جەھەتتىن ئەڭ ياخشى فىلىم مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن ئىككى فىلىمنىڭ بىرى بولغان. قالغان تۆت فىلىم ئايرىم تۈرلەر بويىچە ئەڭ ياخشى فىلىم مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن. فىلىم ئىشلىگۈچى جەنىس ئېنگلخارت بۇ مۇناسىۋەت بىلەن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مۇكاپاتقا ئېرىشكەندىن كېيىنكى تەسىراتلىرىنى رادىئو ئاڭلىغۇچىلىرىمىز بىلەن ئورتاقلاشتى. One of the things that we've observed New Zealand is the way the film can be used to bring. مەن بۇ قېتىم يېڭى زېلاندىيەدە مۇكاپاتقا ئېرىشكەن بۇ فىلمىمىزنىڭ ئۇيغۇر جامائىتىلا ئەمەس، بەلكى خەلقئارادا خىتاينىڭ قىلمىشىغا يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان باشقا كىشىلەرنىمۇ بىر يەرگە توپلايدىغان ياخشى بىر سەھنە بولغانلىقىنى ھېس قىلدىم. بىزنىڭ بۇ قېتىم ئوكلاندتا تۇرغان ۋاقتىمىز. دەل تۆتىنچى ئىيۇن تيەنئەنمېن قىرغىنچىلىقى يۈز بەرگەن كۈنىگە توغرا كەلدى شۇنداق بولغاچقا بۇ تارىخىي بىر كۈن بىزنىڭ فىلىمىمىزنىڭ قىممىتىنى تەشۋىقات كۈچىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈردى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئوكلاندتىكى يېڭى زېلاندىيە پارلامېنت ئەزاسى بىزگە يەھۇدىيلار جەمئىيىتىدىكىلەر بىلەن يۈزتۇرانە كۆرۈشۈش پۇرسىتى يارىتىپ بەردى ئۇلارنىڭ قىزغىن قوللىشىغا مۇيەسسەر بولدۇق بىز كىشىلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ رەھىمسىز باستۇرۇشلىرىنى تونۇپ يېتىپ، زۇلۇمغا بىردەك قارشى تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. چۈنكى خىتاينىڭ بۇ قىلمىشلىرى پۈتكۈل خەلقئارا جەمئىيەت ئۈچۈنمۇ بىر تەھدىت، دەپ قارايمەن. نورۋېگىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى، يازغۇچى، مەزكۇر فىلىمدىكى ئاساسلىق پېرسوناژ، شۇنداقلا بۇ فىلىمدىكى گۇۋاھچىلارنى تەرتىپلەش خىزمىتىگە كۈچ چىقارغان ئابدۇۋەلى ئايۇپ ئەپەندىمۇ بۇ قېتىمقى فىلىم فېستىۋالىغا تەكلىپ بويىچە قاتناشقان. ئۇ مۇكاپات تارقىتىش مۇراسىمىدا سۆزگە تەكلىپ قىلىنغاندا، گەرچە خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆرپ-ئادىتى، دىنىي ئېتىقادى، تىلى، مائارىپى ۋە مەدەنىيىتىنى يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇرلارنىڭ روھىنى ھەرگىزمۇ يوقىتالمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. ئۇ شاۋقۇن سۈرەن فىلىمىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك فىلىم فېستىۋالىدا كۆرۈرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشكەندىن كېيىنكى پەيدا قىلغان تەسىرى ھەققىدە مەلۇمات بەردى.
فىلىمنى مۇكاپاتلاش مۇراسىمىدا يېڭى زېلاندىيىلىك پارلامېنت ئەزاسى سايمېن ئوكنور دېگەن پارلامېنت ئەزاسى ئاتايىتەن كېلىپ مەن بىلەن ئايرىم كۆرۈشۈپ مۇشۇ ئۇيغۇرلارغا نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيمىز دېگەن سوئالنى ناھايىتى ئېنىق سورىدى شۇ كۈنى بىز بىلەن كۆرۈشكەن تاماشىبىنلار رېژىسسورلار ۋە باشقا سىياسىي ساھەدىن تەكلىپ قىلىنغانلارمۇ ئۇيغۇرلار ھەققىدە ئۆزىنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئىشلارنىڭ نېمىلىكى ھەققىدە سورىدى. ئۇندىن باشقا، قولدىن كېلىدىغان ياردەملەر ھەققىدە دېگەن گەپلەرنى دېدۇق. مەسىلەن، خىتاي ماللىرى، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەككە باغلىق خىتاي ماللىرىنى چەكلەش، ئۇيغۇر كۆچمەنلەرگە يېڭى زېلاندىيەدە پۇرسەت يارىتىپ بېرىش، ئۇيغۇر كۆچمەنلەرنى قوبۇل قىلىش، قانۇن لايىھەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ۋە ئۇنى مۇزاكىرىدىن ئۆتكۈزۈش، خىتاينىڭكى خەلقئارادىكى تەسىردىن، بولۇپمۇ يېڭى زېلاندىيەگە سوزۇلۇپ كەلگەن تەسىردىن ساقلىنىش ۋە خىتاينىڭكى چېگرا ئاتلىغان باستۇرۇشلىرىغا تاقابىل تۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەر ھەققىدە ناھايىتى ياخشى پىكىر تەكلىپلەرنى مەسلىھەتلەشتۇق. ئۇيغۇر جامائىتى بىلەن كۆرۈشتى بۇ سىياسىي رەھبەرلەر. بىز بارغان مەزگىلدە يېڭى زېلاندىيە مەتبۇئاتلىرىدا ئۇيغۇرلار ھەققىدە توختىماي خەۋەر بېرىلىپ تۇردى.
مەزكۇر فىلىمدە ئابدۇۋەلى ئايۇپنىڭ شەخسىي سەرگۈزەشتلىرىدىن باشقا يەنە ئامېرىكىدىكى ئىشچىلار ھوقۇقى بىرلەشمىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك تۈرى بويىچە تەتقىقاتچىسى جەۋھەر ئىلھامنىڭمۇ سەرگۈزەشتلىرى بايان قىلىنغان.
ئىنسان بولغانلىقتىن. بىر ئۇيغۇر بولغانلىقتىن، بىر دادىنىڭ قىزى بولغانلىقتىن بۇ ئىش مەن ھەرگىز ئارقامغا قېلىپ قورقتۇم، بۇنىڭغا ئارىلاشقۇم يوق دېسەم بولمايدۇ دەپ. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن جەۋھەر ئىلھاممۇ رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆز تەسىراتلىرىنى ئېلخەت ئارقىلىق مۇنداق بايان قىلدى.

چۈنكى بۇ يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىگە بولغان تونۇشىنىڭ ئۆسكەنلىكىنىڭ، ئۇلارنىڭ بىز بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر. مەن بۇ فىلىمنىڭ يېڭى زېلاندىيەدە ئۇيغۇرلارنى قوللاش ھەرىكىتىگە قوزغاتقۇچى بولۇشىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىگە بۇنىڭ پەقەت بىر باشلىنىش ئىكەنلىكىدىن سىگنال بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. خىتاي دائىرىلىرى خەلقىمىزگە يۈرگۈزۈۋاتقان ۋە پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە قارشى ئېلىپ بارغان بۇ جىنايەتلىرىنى توختاتمىغۇچە بىز ھەرگىزمۇ توختاپ قالمايمىز. خىتاي دائىرىلىرى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان باستۇرۇشلىرى، زۇلۇملىرى، جۈملىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يوشۇرۇپ، تاشقى دۇنياغا پەردازلاپ كۆرسىتىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە خەلقئارادىكى داڭلىق رېژىسسورلار، فىلىم ئىشلىگۈچىلەر تەرىپىدىن ئىشلەنگەن ھۆججەتلىك فىلىملەر ۋە ئۇلارنىڭ مۇكاپاتقا ئېرىشىشى خىتاينىڭ تەشۋىقات ساھەسىدىكى ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشلاشتا مۇھىم رول ئوينىماقتا. بۇنداق فىلىملەر ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى، ئۇيغۇرلارنىڭ ساداسى بولماقتا. فىلىم رېژىسسورى داۋىد نوۋاك بۇ فىلىمنىڭ پۈتۈن دۇنيادىكى تاماشىبىنلارغا بېرىدىغان سىگنالى ھەمدە خىتايغا قانداق ئۇچۇر يەتكۈزىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنۇلارنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
مېنىڭچە بىزنىڭ بۇ فېستىۋالدا مۇكاپاتقا ئېرىشىشىمىز بۇندىن كېيىن تېخىمۇ كۆپ فىلىم فېستىۋاللىرىغا قاتنىشىشىمىزغا يول ئېچىپ بەردى. ئەمما مەن ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ قىممەتلىك. بولغىنى گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىغا قارشى ئاۋازلارنى ئۆچۈرۈش ئۈچۈن بارلىق تىرىشچانلىقلارنى كۆرسىتىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن دۇنيا ھازىر ھەقىقەتنى كۆرمەكتە، دىققەت قىلماقتا. ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىكى نىداسىنى ۋە ئاۋازىنى ئاڭلىماقتا. بۇندىن كېيىنمۇ ئاڭلايدۇ ئەلۋەتتە.

تەھدىتلەر بەك كۆپ بولدى. مەن گۇۋاھلىق يېڭى باشلىغان ۋاقتىمدا مۇشۇ ھازىرغا قەدەر توختاتمىدىم. خۇدايىم بۇيرۇسا بۇنىڭدىن كېيىنمۇ توختاپ قالمايمەن. فىلىم ئىشلىگۈچى جېيمىس ئېنگلخارتمۇ ئاخىرىدا مۇنداق دېدى. بىز ئۈچۈن بۇ فىلىمنىڭ مەزكۇر فىلىم فېستىۋالىغا تاللىنىشىنىڭ ئۆزىلا بىر چوڭ غەلىبە. دېموكراتىك ئەللەردە سىياسەت بىلەن سەھنە بىر بىرى بىلەن باغلىنىشلىق ئەمەس. ئەمما خىتايدا بولسا سەنئەت ھاكىمىيەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ، ئەكسىچە بولغاندا قاتتىق چەكلىنىدۇ. ھالبۇكى، بىز بۇ خەلقئارالىق سەھنىدە ئۆزىمىزنىڭ مۇستەقىل ئاۋازىمىزنى ئەركىن بايان قىلىۋاتىمىز. ئاۋازسىزلارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىتىشنى مەقسەت قىلغان، شۇنداقلا بىزگە دەستەك بولغان بۇ فېستىۋالدا ھېچكىم بىزنى توسىيالمايدۇ. ھەتتا خىتاينىڭ تەھدىت سېلىشىغا ئۇچرىغان تەقدىردىمۇ، بىز خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقىنى ئاڭلىتىشنى ھەرگىز توختىتىپ قويمايمىز. مەن بىر فىلىم ئىشلىگۈچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان قىرغىنچىلىقىغا قارشىلىق بىلدۈرۈشنى، خىتاي تەرىپىدىن خورلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ غەزەپلىك سادالىرىغا ئاۋاز قوشۇشنى بۇرچ دەپ بىلىمەن.
ئىگىلىنىشىچە، خەلقئارالىق يۇقىرى سەۋىيەدىكى ھۆججەتلىك فىلىم فېستىۋاللىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالغان يېڭى زېلاندىيەنىڭ بۇ ھۆججەتلىك فىلىم فېستىۋالى ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلى يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى باش مىنىستىرى خېلېن كلارك تەرىپىدىن ئوكلاند شەھىرىدە تەسىس قىلىنغان.

مەلۇم بولۇشىچە، يېڭى زېلاندىيەدىكى ئون سەككىزىنچى نۆۋەتلىك خەلقئارالىق ھۆججەتلىك فىلىم فېستىۋالى يىگىرمە تۆتىنچى ماي باشلانغان بولۇپ، توققۇزىنچى ئىيۇنغىچە داۋاملاشقان. شاۋقۇن سۈرەن فىلىم ئەترىتى بۇ نۆۋەتلىك فېستىۋالنىڭ كۈن تەرتىبى بويىچە يېڭى زېلاندىيەنىڭ ئوكلاند، ۋېللىنگتون ۋە ۋىرتۇئال قاتارلىق شەھەرلىرىدە فىلىم كۆرسىتىش پائالىيەتلىرى ئېلىپ بارغان.

ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى يامانلىشىپ مېڭىۋاتقاندا، غەرب سىياسىي ئانالىزچىلىرى ئارىسىدا شى جىنپىڭنىڭ كېيىنكى قەدەمدە ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇش قىلىش قىلماسلىقى توغرىسىدىكى مۇنازىرە ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. ھەر ئىككى تەرەپنىڭ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرى ئاشكارا ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن، بۇ ھەقتىكى بىر قاتار مەسىلىلەرمۇ تېگىشلىك يوسۇندا ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ ساھە بىلەن تونۇشلىقى بولغان مۇتەخەسسىسلەرمۇ بۇ ھەقتىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى. تۆۋەندە ئۆز مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۆتكەن بىر نەچچە يىلدىن بۇيان دۇنيا ئاخبارات ساھەسىدىكى مەركىزىي تېمىلارنىڭ بىرى ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتى بولدى.

دۇنيا بۇنىڭغا ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىشى لازىم سەرلەۋھىلىك ماقالىنى چۆرىدىگەن مۇنازىرىدە ئەكس ئەتتى. ئامېرىكا مەركىزىي ئىستىخبارات ئىدارىسىدا ئوتتۇز بەش يىل خىتاي مەسىلىلىرى بويىچە ئىشلىگەن ئىستىخبارات خادىمى جون كالۋېر ئۆزىنىڭ بۇ خىل پىكىرگە قوشۇلمايدىغانلىقىنى بۇ ھەقتىكى رەددىيە ماقالىسىدا تەپسىلىي بايان قىلغان ھەمدە ئالتىنچى ئىيۇندا تاشقى ئىشلار ژۇرنىلىدا ئېلان قىلغان. خۇددى شۇ كۈننىڭ ئۆزىدە مەت پاتېنجېر ۋە جان پامفرېتمۇ ئوخشاش ژۇرنالدا ئۆزلىرىنىڭ رەددىيە ماقالىسىنى باراۋەر ئېلان قىلىپ، جون كالۋېرنىڭ قاراشلىرىنى رەت قىلغان. شى جىنپىڭنى قانداق چۈشىنىش كېرەك سەرلەۋھىلىك بۇ رەددىيە ماقالىلىرى توپلىمى ماھىيەتتە ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئىككى خىل پىكىر ئېقىمىنىڭ بىر قېتىملىق كۈچلۈك مۇنازىرىسى دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. جون كالۋېرنىڭ قارىشىچە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە ھەمدە ئەڭ زور ساندىكى ئارمىيەگە ئىگە بولغان ئامېرىكا بىلەن، خىتاي بىردەك ئۆزلىرىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك رىقابەتچى سالاھىيىتىنى كۈچلەندۈرۈۋاتقان ھەمدە بۇنىڭ ئۈچۈن ھەربىي قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇش، كەلگۈسىدىكى ئىقتىسادىي، دىپلوماتىك ۋە ھەربىي توقۇنۇشلار ئۈچۈن ئۆزلىرىگە ئىتتىپاقداش ئىزدەش بىلەن بەند بولۇۋاتقان بولسىمۇ، ئۇلارنىڭ ھەممىسى پەقەت ئۇزۇن مەزگىللىك ئىستراتېگىيەلىك قۇرۇلۇشنىڭ ئىپادىسى خالاس. ئەمما بۇ ھەرگىزمۇ شى جىنپىڭنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى فېۋرالدىكى ھەربىي سەپەرۋەرلىكنى ئاشۇرۇپ كۈرەشكە تەييار بولۇش ھەققىدىكى سۆزىدىن كېيىنلا ئوتتۇرىغا چىقىپ قالغان ھادىسە ئەمەس. بۇ ھەقتە مەخسۇس زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان جون كالۋېر سۆھبەت جەريانىدا ئامېرىكا خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشنىڭ ئۇرۇشقا ئايلىنىپ كېتىش مەسىلىسىدە كۆپلىگەن ئامىللارنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى تەكىتلەيدۇ. مېنىڭچە، ئامېرىكا-خىتاي مۇناسىۋىتىدىكى يادرولۇق مەسىلە، مەن ئىلگىرى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن نۆۋەتتىكى ئىستراتېگىيەلىك رىقابەتلىشىش دولقۇنىغا قانداق شەكىلدە ئىشتىراك قىلىش مەسىلىسىدۇر. بىز بۇ مەسىلىگە ئۆتكەن بەش يىلدا ئۇرۇشقا تەۋەككۈل قىلماي تۇرۇپ ئىشتىراك قىلىپ كەلدۇق. بۇ ھال بەلكىم ئۆتكەن ئەسىردىكى سوغۇق ئۇرۇش شەكلىدە ھازىرقى ھالەتنى ساقلاپ قالغان ئاساستا داۋام قىلىشى مۇمكىن. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردا ئامېرىكا بىلەن سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىك ئەۋجىگە چىقىپ، ئاقىۋەتتە يادرو ئۇرۇشى كېلىپ چىقىدىغاندەك بىر ئېھتىماللىقنىڭ نامايان بولۇشىغىچە بېرىپ يەتكەن ئىدى. خىتاي بىلەن بولغان نۆۋەتتىكى مۇناسىۋىتىمىز گەرچە بەكمۇ چوڭ بىر مەيدان رىقابەت مۇناسىۋىتى بولسىمۇ، ئەمما بىز تېخى سوۋېت ئىتتىپاقى بىلەن بولغان ئۇ دەرىجىدىكى يادرو قوراللار جېدىلىگە بارغىنىمىز يوق. ھازىر ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىيە مۇناسىۋىتى يوقنىڭ ئورنىدا بولۇۋاتىدۇ. ھەتتا ئۇلار ھازىر بىر بىرى بىلەن گەپلەشمەيدۇ. شۇڭا بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلار ئوتتۇرىسىدىكى رىقابەتتە بۇنى چەكلەش قۇدرىتىگە ئىگە بولغان تەدبىرلەرنى ئىشقا ئاشۇرۇش ھەمدە بۇ ئۇرۇشنىڭ خەتىرىدىن ساقلىنىش قىيىنغا چۈشىدۇ. شۇنداق بولغان ئىكەن، مېنىڭچە بۇ يەردە ئۇرۇشنىڭ خەتىرى مەۋجۇت. ئەمما مەن بۇ ئۇرۇشنىڭ يۈز بېرىشىنى مۇمكىن دەپ قارىمايمەن. مەسىلە شۇ يەردىكى يادرو قوراللارغا ئىگە بولۇۋاتقان ئىككى دۆلەت ھەققىدە سۆز قىلىۋاتقاندا ئۇرۇشنىڭ خەتىرىنى ئون پىرسەنت دەپ مۆلچەرلەشمۇ مېنىڭچە بەك يۇقىرى بولۇپ كېتىدۇ. جون كالۋېر ئۆز ماقالىسىدا مەت پاتېنجېرنىڭ ھەربىي ساھەدىكى بۇ تەرەققىياتلارنىڭ نېمىدىن دېرەك بېرىدىغانلىقىغا بىر نەرسە دېيىشكە ھازىر تېخى بالدۇر. توقۇنۇشمۇ ئېنىق ياكى قاش بىلەن كىرپىك ئارىلىقىدا ئەمەس دېگەن قاراشلىرىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭ تېخى ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇش قىلىش ھەققىدە قارار ئالغىنى يوق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە شى جىنپىڭدا خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ ئۇرۇشقا بولغان تەييارلىقى ھەمدە ئۇلارنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان ئۇرۇشتا غەلىبە قىلالىشىغا قارىتا ئىشەنچ يوق. تېخىمۇ مۇھىمى تەيۋەن مەسىلىسى ئىزچىل شى جىنپىڭ ئۈچۈن بىر چوڭ كىرىزىس بولۇپ، شى جىنپىڭنىڭ يۈرىكىدىكى ئىدىيە تەيۋەن كىرىزىسىنى پۇرسەت دەپ بىلىش ئەمەس، ئەكسىچە بۇ كىرىزىستىن ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ساقلىنىشقا مەركەزلەشكەن. چۈنكى تەيۋەن مەسىلىسىنى دەپ ئامېرىكا بىلەن ئۇرۇش قىلىش ماھىيەتتە خىتاي كومپارتىيەسىنى بالاغا تىقىدىغان بىر ئاپەت بولۇپ، شى جىنپىڭ بۇ نۇقتىنى ياخشى بىلىدۇ. ئەمما مەسىلىنىڭ باشقا بىر خەتەرلىك يۈزى شۇكى، مەبادا خىتاي ھۆكۈمىتى دەپ كېلىۋاتقان تەيۋەن ھەققىدىكى قىزىل سىزىقتىن ئۆتۈپلا كەتسە، باشقا يولى قالمىغان شى جىنپىڭ ئۇرۇش يولىنى تاللىشى ئېنىق. جون كالۋېرنىڭ قارىشىچە، خىتاي ئۆتكەن يىگىرمە يىل جەريانىدا ھەربىي ساھەگە ناھايىتى زور مەبلەغ سېلىپ، ھەر يىلقى ھەربىي خىراجەتنىڭ ئېشىش سۈرئىتىنى ئون بەش پىرسەنتتىن ئاشۇرۇپ ماڭغان. ئەمما ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلدىن تارتىپ خىتاي ئىقتىسادىنىڭ تۆۋەنلىشىگە ئەگىشىپ، خىتاي ئارمىيەسىنىڭ ھەربىي خىراجىتى يېرىم سەۋىيەگە چۈشۈپ قالغان. ئەكسىچە، خىتاينىڭ ساقچى سىستېمىسى ۋە باشقا بىخەتەرلىك ساھەسىگە ئاجراتقان خىراجىتى ھەربىي خىراجەتتىن ئېشىپ كەتكەن. گەرچە بۇ ھال خىتاي پەيدا قىلىۋاتقان ھەربىي تەھدىتنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلمىسىمۇ، خىتاي ئارمىيەسىنىڭ ھەربىي خىراجەتنى ئاشۇرۇش سۈرئىتى زور كۆلەملىك ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىش ھالىتىدە ئەمەس. ئۆزىنىڭ رەددىيە ماقالىسىدا جون كالۋېر ھەممىدىن بەكرەك تەكىتلىگەن بىر ئەھۋال شۇ بولغانكى، خىتاي ئارمىيەسىنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىنى ياتلار ئەمەس، ئەكسىچە شى جىن پىڭ ھەممىدىنمۇ بەكرەك چۈشىنىدۇ. شۇ سەۋەبتىنمۇ شى جىن پىڭ ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلدىن تارتىپ ھەربىي ساھەگە قارىتا ئىزچىل تەييارلىق ھەققىدە سۆز قىلىپ كەلگەن. بۇ جەرياندا شى جىن پىڭ ئوتتۇرىغا قويغان پىكىرلەرنىڭ جەۋھىرى جەڭ قىلالايدىغان ھەمدە جەڭدە غەلىبە قىلالايدىغان بولۇش، كۈچلۈك ئارمىيەنىڭ ئەڭ چوڭ ئالاھىدىلىكى دېگەنگە مەركەزلەشكەن. جون كالۋېرنىڭ قارىشىچە شى جىن پىڭنىڭ مۇشۇ ئىدىيەسى ماھىيەتتە خىتاي ئارمىيەسىنىڭ تېخى بۇ سەۋىيەگە يەتمىگەنلىكىگە قارىتا ئوتتۇرىغا چىققان بىر تۈرلۈك يول يورۇق. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىكى ۋيېتنام ئۇرۇشىدىن بۇيان بىرەر قېتىم مۇنتىزىم ئۇرۇش كۆرۈپ باقمىغان خىتاي ئارمىيەسىنىڭ جەڭ قىلىشى ۋە غەلىبە قىلىشىغا ئىشەنچى بولمىغانلىقتىن، شى جىنپىڭ چوڭ ھوقۇقنى قولىغا ئالغاندىن بۇيان مىنىستىر دەرىجىلىك ئىككى نەپەر ئالىي قومانداننى تۈرمىگە تاشلىغان. نەچچە مىڭلىغان ھەربىي ئەمەلدارنى پارىخورلۇق بىلەن ئەيىبلەپ ئەدەپلىگەن.

مېنىڭچە ئامېرىكا بىلەن خىتاينىڭ ئۇرۇش قىلىش ئېھتىماللىقى ئەللىك پىرسەنت. قالغان ئەللىك پىرسەنتى بەلكىم سوغۇق ئۇرۇش بولۇشى مۇمكىن. ئۇلارنىڭ تەييارلىق مەسىلىسىگە كەلسەك، مېنىڭچە ھەر ئىككى تەرەپ بۇنداق بىر ئۇرۇشقا تولۇق تەييارلىق كۆرۈپ بولالمىدى. ئەمما خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قارا نىيىتى ئاللىقاچان تەييارلىنىپ بولدى. شى جىنپىڭنىڭ قارا نىيىتىمۇ تەييارلىنىپ بولدى. بۇ جەھەتتىن ئالغاندا شۇنداق دېيىشكە بولىدۇكى، شى جىنپىڭ ھەممىلا رايونغا قاراملىق بىلەن بېشىنى تىقىپ بېقىشى مۇمكىن. ئۇ گەرچە مۇكەممەللەشكەن بولمىسىمۇ، يەنىلا بىر تۈرلۈك ئەسەبىيلىك تۈسىنى ئالغان قارا نىيەتتۇر. چۈنكى ھازىر شى جىنپىڭ ھەربىي جەھەتتىن تەييارلىق كۆرۈشتىن باشقا، ئاشلىق ئىمپورتىنى توختىتىپ، خىتاينىڭ ئاشلىققا ئۆزىنى ئۆزى تەمىنلىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ غايەت زور كۆلەمدىكى ئاشلىق توپلاش ۋە نازارەت قىلىش مېخانىزمى بەرپا قىلىپ چىقتى. بۇنىڭ ھەممىسى ئۇرۇشنىڭ تەييارلىقىدىن باشقا نەرسە ئەمەس. بۇنىڭغا يەنە باشقا بىر تالاي ئىشلارنى قوشۇشقا بولىدۇ. شۇڭا خىتاينىڭ رەھبەرلىك گۇرۇھى ئەقلى ھوشىنى يىغىۋالمىسا، ئۇرۇشنىڭ پارتلاش ئېھتىماللىقى خېلىلا چوڭ. ئامېرىكا تەرەپتىن ئالساق، ئۇلارمۇ ھازىر ئۆزلىرىنىڭ تەييارلىقىنى پۈتتۈرۈۋاتىدۇ. ئامېرىكا ھازىر خىتاينى پۈتۈنلەي قورشاۋ شەكلىدە ئىسكەنجىگە ئېلىپ بولدى. ياۋروپا ئىتتىپاقىلا ئەمەس، ئاسىيادىكى دۆلەتلەرمۇ بۇ قورشاۋغا ئىشتىراك قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭ ھەممىسى ھەم ئۇرۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇرۇش پارتلاپ قالسا، بۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش تەدبىرلىرىدۇر. ئەگەر بۇ ئۇرۇش پارتلىمىسا، بۇنى ئىنسانىيەتنىڭ بەختى دېيىشكە بولىدۇ. ئەمما شۇ ھالدىمۇ ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتى ھەرگىزمۇ ئىلگىرىكى سەۋىيەگە قايتمايدۇ. ئەكسىچە، كەم دېگەندىمۇ ئەللىك پىرسەنت ئېھتىماللىق بۇنىڭ سوغۇق ئۇرۇش ھالىتىدە داۋام قىلىدىغانلىقىنى نامايان قىلىدۇ.

مات پوتتىنگېر ۋە جون پومفرېتنىڭ رەددىيە ماقالىسىدا ئورۇن ئالغان بىر مۇھىم نۇقتا شى جىنپىڭنىڭ زادى ئۇرۇش ھەققىدە قارار ئېلىشى ياكى ئالماسلىقى ھېسابلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ قارىشىچە، شى جىنپىڭنى ئۇرۇش ھەققىدە قارار ئالمىغان دەپ قاراش سىياسىي ئىلىم نۇقتىسىدىن ئالغاندا ناتوغرا پىكىر. بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا ئامېرىكا، ياپونىيە، تەيۋەن ۋە باشقىلارنىڭ ھەرقاچان شى جىنپىڭ ئالىي رەھبەر سۈپىتىدە دەۋران سۈرۈۋاتقان مەزگىلدە ئۇرۇش قىلىش ھەققىدە قارار ئالىدۇ دەپ تەسەۋۋۇر قىلىش دانالىقتۇر. چۈنكى دىكتاتورلارنىڭ تاشقى دۇنيا ھەرقاچان بۇنداق بولۇشى مۇمكىن ئەمەس دېگەن ئىشلارنى پوسۇققىدە قىپ قويىدىغان ئىشلىرى تارىختا كۆپ كۆرۈلگەن ھادىسە. شى جىنپىڭ كۆپ قېتىملاپ ئەڭ قەدىردان دوستۇم دەپ ئاتاپ كەلگەن ۋلادىمىر پۇتىن ئۆز ئارمىيەسىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا نابۇت قىلىپ، ئاقىۋەتتە خىتاينىڭ مەۋھۇم بېقىندىسىغا ئايلىنىپ قالغان. خۇددى ئەينى ۋاقىتتا نۇرغۇن سىياسىيونلار پۇتىن ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلمايدۇ، ناۋادا ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلسا زىياننىڭ چوڭىنى تارتىپ خىتايغا بېقىندى بولۇپ قالىدۇ دەپ كۆرسەتكەن. ئەمما بۇ ئۇرۇش ئاخىرى يەنىلا يۈز بەرگەن. ئاپتورلار ئۇكرائىنا ئۇرۇشى مەسىلىسىدە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنى كوللېكتىپ ھالدا خاتالاشقان دەپ قارايدۇ. شۇڭا بۇ خىل ئاقىۋەتنىڭ قايتا يۈز بەرمەسلىكى ئۈچۈن شى جىنپىڭ تەمسىللەردە ئېيتىلغاندەك يەتتە ئۆلچەپ بىر كەس شەكلىدە ئىش تەۋرىتىشتىن بۇرۇن بىز ئۇنىڭ يولىنى توسۇش ئۈچۈن تام سوقۇپ بولۇشىمىز لازىم دېگەن ئىدىيەنى قۇۋۋەتلەيدۇ. بىز بۇ مەسىلە ھەققىدە ئۇلارنىڭ كۆز قارىشىنى ئېلىشقا تىرىشقان بولساقمۇ، مەت پاتېنجېر ئۆزىنىڭ نۆۋەتتىكى خىزمەت جىددىيلىكى تۈپەيلىدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلالمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. نۆۋەتتە بۇ خىلدىكى مۇنازىرىلەر ۋە مۇھاكىمىلەر ئوخشىمىغان شەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بولۇپ، بۇ ھەقتە ئۈزۈل-كېسىل توغرا بولغان بىر خۇلاسىگە كېلىش ھازىرچە قىيىن، دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. يىگىرمە ئالتىنچى نۆۋەتلىك تەسەۋۋۇر فېستىۋالى بىرىنچى ئىيۇن فىرانسىيەنىڭ پارىژ شەھىرىدە باشلانغان بولۇپ، ئون بىرىنچى ئىيۇنغىچە داۋاملاشقان.

سانىيەم ئىسمائىل بۇ قېتىملىق خەلقئارالىق فېستىۋالنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تاماملاپ قازاقىستانغا قايتقاندىن كېيىن رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى تۆۋەندە دىققىتىڭلار سانىيەم ئىسمائىل بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن سانىيەم ھەدە سىز مۇشۇ فېستىۋالغا قانداق ناخشىلارنى ئاپ باردىڭىز نېمىشقا شۇ ناخشىلارنى تاللىدىڭىز بۇ بەك ياخشى سوئال بولدى بۇ پروگراممىنى ئويلاشنىڭ ئالدىدا مەن مەسىلەن مېنىڭ ئورنۇمدا سىز بولغان بولسىڭىز مەسىلەن سىز كىيىم لايىھىلىگۈچى بولغان بولسىڭىز مەسىلەن توختا مەن بىرتاللام ئەتلەسنى ئەمەس مەن كۇچانىڭ غۇلجىنىڭ كىيىملىرىنى قەشقەردىكى تۇرىدىغان ئۇيغۇر قېرىنداشلار دەپ سىزمۇ ئويلاتتىڭىزدە ھەر بىر شەھەرىمىزنىڭ ئايرىم بىر مەسىلەن يە ئانار بولامدۇ يە ئەنجۈر بولامدۇ يە ئۈزۈم بولامدۇ دېگەندەكچۇ شۇنىڭغا مەنمۇ ناخشىغا كەلگەن ۋاقىتتا ھەر بىر شەھەرنىڭ ھەر بىر ئۇسلۇبنىڭ مەسىلەن قەشقەرنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇسلۇبى بار ئۆزىنىڭ پۇرىقى بار دولان مۇقاملىرىنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇسلۇبى بار دېگەندەك، شۇنىڭغا جەمئىي ئون بىر ناخشىنى ئاپ باردىم، ئارىلىقتا يەنە سازلار بار، مەرغۇللار بار. شۇ ئون بىر ئوخشىمايدىغان سازلارنى ئۇيغۇرلارنىڭ پەقەت بىرلام ئۇسلۇب ئەمەس، ھەر خىل ئۇسلۇبى بار دېگەندەك قىلىپ، ئاشۇنىڭ نەقەدەر باياشات ئىكەنلىكىنى يەتكۈزمەكچىتىم قوشنا مىللەتلەرگە. دېمەك، شۇ ناخشىلارنىڭ ھەر خىل ئۇسلۇبلىرىنى ئاپ باردىم دېمەكچىغۇ.
سىزنىڭ مۇشۇ ناخشىلىرىڭىزنى ئاڭلىغان ۋاقىتتىن كېيىنكى ئاشۇ سەھنىدىكىلەرنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى؟
مەن بەك ھاياجانلاندىم، چۈنكى بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ ئۇيغۇر قېرىنداشلىرى فرانسىيەدە كۆپ ئەمەسمۇ؟ شۇ ئۆزۈمنىڭ ساۋاقداشلىرىممۇ بار پارىژدا، بەش يۈزدىن ئارتۇق ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز باركەن، ئۇلارمۇ قاتناشتى ئۇ فېستىۋالغا، چەتئەل قېرىنداشلىرىمىزنى.

ئۆزۈمنىڭ ئالدىمغا قويغان بىر نېمە دەيمىز ئۇنىڭغا بىر روھ دېسەكمۇ بولىدۇ ياكى بولمىسا بىر مەقسەت دېسەكمۇ بولىدۇ مەن ئەتىگەنلىكى قوپقان ۋاقتىمدا مەن مىللىتىمنىڭ يۈزى دەپ قوپىمەن كىيىم كىيگەن ۋاقىتتا باشقا كىشىلەر بىلەن پاراڭلاشقان ۋاقىتتا باشقا دۆلەتكە بارغان ۋاقىتتا مەن چوقۇم مەن نېمە قىلسام مەن مىللىتىمنىڭ يۈزىنى قىلىۋاتىمەن دەپ تۇرۇپ ئاشۇنى ئالدىمغا مەقسەت قويغانتىم شۇنىڭغا ئاللاغا چەكسىز شۈكرى نىيىتىمىزگە قاراپ ئىش بولىدىكەن ئەمەسمۇ شۇنىڭغا ھەر دائىم كېچىلىكلەردە ناخشا ئېيتقان ۋاقىتلىرىمدا ئەڭ چىرايلىق ئاۋازىمنى، مۇھەببەت توغرىلىق ئېيتقان بولسام مۇھەببەتنىڭ ئەڭ تاتلىق يېرىنى ئېيتىپ بېرىمەن. دەردىم بولسا، دەردىم بولغان تەقدىردىمۇ بىراق يەنە ھايات داۋاملىشىۋاتىدۇ دېگەندەك بىر روھنى بىزنىڭ ئۇيغۇر مىللىتى مانا مۇشۇنداق دېگەندەك شۇ ھېس تۇيغۇنى بېرىمەن دەپ ئويلايمەن. بايرام جەريانىدا باشقا مىللەتلەرنىڭكىنىمۇ كۆردۈڭلار ئۇيغۇرلارنىڭ سەنئىتىگە سېلىشتۇرۇپ باققان بولۇشۇڭلار مۇمكىن خەلقئاراغا نېمىلەرنى تېخىمۇ تونۇشتۇرساق بولىدىكەن دېگەندەك قانداق ئوي پىكىرلىرىڭلار بولدى بىز سەھنىدىن چۈشكەن ۋاقىتتا بىر ئالژىرىيەدىن كەلگەن بىر قېرىندىشىمىز ئالدىمىزغا چىقتى مەن تۇنجى قېتىم ئۇيغۇر مىللىتىنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشۈم مەن شۇنى ھېس قىلدىمكى تورلاردا خەۋەرلەرنى جىق كۆرگەنتىم دەيدۇ. بىردىن بىر ھېس قىلىدىغىنىم سىلەر قانداق بوغان تەقدىردىمۇ مەسىلەن قانداق ۋەقىئەلەرگە ئۇچرىماڭلار ياكى تۇرمۇشنىڭ بىر ھەلەكچىلىرى بولماڭلار سىلەر ئەركىن بولۇشنى خالايدىكەنسىلەر شۇڭا سىلەرنىڭ روھىڭلار شۇ ئەركىنلىككە تەۋەكەن دېگەن گەپنى قىلىپ سالدى بىزگىچۇ شۇ شۇ ئىشتا بىز تەسىرلىنىپ ھوي بۇ بىز دېمەك مەيلى قازاقىستاندا تۇرايلى مەيلى ئامېرىكا تۇرايلى نەدىلا بولساق بىزنىڭ روھىمىز قانچىلىك بىر ئەركىنلىككە ئىنتىلىدىغىنىمىزنى بىلدۈرىدىكەنمىزدە. شۇ گەپنى دېيىشىپ قالدۇق، سازەندىلەر بىلەن يەنە بىر مۇنچە دوستلىرىمىز بارتى، شۇ گەپلەرنى دېيىشىپ قالدۇق.
شۇ ئالدى بىلەن ئۆزىڭىز ھېس قىلغان بولغاچقا، ئۇنىڭدىن كېيىن قارشىڭىزدا ئولتارغانلارغا ھېس قىلدۇرالايسىزدە. ئەلۋەتتە، مەن دائىم سەھنىگە چىققان ۋاقىتتا كاللامدا مەن ھەر دائىم ئەركىن، مەن ھەر دائىم ۋەتەندە، مەن ھەر دائىم ئاتا-ئانام ئالدىدا ناخشا ئېيتىۋاتىمەن دەپ بىر خىل ئۆزۈمنى توختاتقان ھالەتتە ناخشا ئېيتىمەن. كۆز ئالدىمغا دادام ئاپامنى ئولتارغۇزۇپ قويىمەن. ئاندىن كېيىن مەن خۇددى قەشقەردىكى، ئۈرۈمچىدىكى، غۇلجىدىكى سەھنىلەر خۇددى ئاشۇ ھەر بىر ناخشىدا مەن ھازىر مانا مانا ناخشىنى ئېيتىمەنغۇ، مەن ھازىر ئۈرۈمچىدە دەپ تۇرۇپ ھېچكىم كۆزەمگە كۆرۈنمەيدۇ. شۇنىڭغا بەلكىم ئاشۇ ھېسسىياتنى تاماشىبىنلار بەك بىلىدۇ ئەمەسمۇ؟ يەنە دېگىنىڭىزدەك مۇھەببەت بىلەن، ياخشىلىق بىلەن ئۆتكىلى نېسىپ قىلاردا. رەھمەت. توغرا، توغرا، توغرا. رەھمەت. رەھمەت. رەھمەت جېنىم، رەھمەت، رەھمەت.

ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك قانۇن كانادا پارلامېنتىدا قوبۇل قىلىنغاندىن كېيىن، مىڭلىغان مۇساپىر ئۇيغۇرلار ئۆزلىرى تۇرۇۋاتقان بەزى دۆلەتلەردىكى ئەمىنسىزلىكتىن قۇتۇلۇپ، بىخەتەر ۋە دېموكراتىك دۆلەت بولغان كاناداغا كېلىپ ياشاشنى سەۋرسىزلىك بىلەن كۈتمەكتە. ئۇلارنىڭ كاللىسىدا كۆچكە مۇناسىۋەتلىك كۆپلىگەن سوئاللار پەيدا بولماقتا. ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى بىلىشكە تېگىشلىك توغرا ئۇچۇرلارنى يەتكۈزۈش مەقسىتىدە مەخمەت توختى ئەپەندى بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. تۆۋەندە سۆھبەتنىڭ تەپسىلاتى ھەققىدە ئۆز مۇخبىرىمىز ئويغار مەلۇمات بېرىدۇ.
ئىگىلىشىمىزچە، كانادا پارلامېنتىنىڭ تولۇق ئاۋاز بېرىشى بىلەن بۇ يىل بىرىنچى فېۋرال كۈنى قوبۇل قىلىنغان قارارغا ئاساسەن ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ كونكرېت قەدەم باسقۇچلىرىنى باشلىغان مىڭلىغان مۇساپىر ئۇيغۇرلار ئۆزى تۇرۇۋاتقان بەزى دۆلەتلەردىكى ھەر خىل قىيىنچىلىق ۋە ئەمىنسىزلىكتىن قۇتۇلۇپ بىخەتەر تىنچ ئەركىن ۋە دېموكراتىك دۆلەت بولغان كاناداغا كېلىپ ياشاشنى سەۋرسىزلىك بىلەن كۈتمەكتە شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇلارنىڭ كاللىسىدا بۇ چوڭ ۋە مۇھىم كۆچكە مۇناسىۋەتلىك كۆپلىگەن سوئاللار پەيدا بولماقتا ئۇنىڭدىن باشقا ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ ياردەم قىلىش باھانىسى بىلەن قويمىچىلىق قىلىشقا ئۇرۇنغانلىقى توغرۇلۇق سۆز چۆچەكلەر يېيىلماقتا ۋە ئۇيغۇر مۇساپىرلىرىنىڭ بېشىنى قايمۇقتۇرماقتا بىز ئۇيغۇر مۇساپىرلىرى بىلىشكە تېگىشلىك توغرا ئۇچۇرلارنى يەتكۈزۈش مەقسىتىدە كانادادىكى بۇ قانۇننىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا كۆپ ھەسسە قوشقان بۇ قانۇننىڭ ئىجرا قىلىنىش جەريانىدا ۋە كونكرېت خىزمەتلەردە كانادا ھۆكۈمىتى بىلەن ھەمكارلىشىپ بىرلىكتە خىزمەت قىلىۋاتقان كانادادىكى ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجراىيە دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى بىلەن مەخسۇس سۆھبەت ئېلىپ باردۇق مەمەت توختى ئەپەندى مۇساپىر ئۇيغۇرلار تۇرۇۋاتقان دۆلەتلەر كانادا دۆلەت خادىملىرىنىڭ بېرىشىغا رۇخسەت قىلمىسا ئۆزلىرىنىڭ ئامېرىكىدىكى بىر شىركەتنىڭ ياردىمى بىلەن بىخەتەر يۇمشاق دېتال لايىھىلەۋاتقانلىقىنى دېدى بۇ يۇمشاق دېتال كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ تەستىقىدىن ئۆتكەندىن كېيىن ئىككى ئۈچ ھەپتە ئىچىدە مۇساپىر ئۇيغۇرلارنىڭ ئىلتىماس ۋە جەدۋەللىرى توردىن تولدۇرۇلۇشقا باشلىنىدىكەن سۆھبەتنىڭ تەپسىلاتى تۆۋەندىكىچە ئىگىلىشىمىزچە كانادا پارلامېنتىنىڭ تولۇق ئاۋاز بېرىشى بىلەن بۇ يىل بىرىنچى فېۋرال كۈنى قوبۇل قىلىنغان قارارغا ئاساسەن ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرىنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ كونكرېت قەدەم باسقۇچلىرى باشلىغان بىرىنچى سوئالىم بۇ قانۇن قانداق ئوتتۇرىغا چىققان ئارقا كۆرۈنۈشىنى قىسقىچە سۆزلەپ بەرگەن بولسىڭىز كۆپ رەھمەت بۇ قانۇننىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ئىككى مىڭ ئون يەتتە تۈركىيە بىلەن خىتاي ئوتتۇرىدا جىنايەتچىلەرنى قايتۇرۇش توختامنامىسى ئۇنداق بولغاچقا بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىدا ئىمزالىنىدىغان بۇ توختامنامە خىتاينىڭ شۇ ئۇيغۇرلارغا قارىتا تۈركىيەنىڭ قولى بىلەن ئۇيغۇرلارنى جازالاش ئۈچۈن باسقان بىرىنچى قانۇنىي قەدىمى. بۇنى مەن كۆرگەندىن كېيىن بىراز ناھايىتى بىئارام بولۇپ توختا، بۇ. بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالى تۈركىيەدە يامانلىشىدۇ دېگەن كۆز قاراش كېلىپ، بۇنى قانداق قىلىش ھەققىدە باش قاتۇرۇپ ئەڭ ئاخىرىدا

بىزدىن ياردەم سورىغان بولدى شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىشنى ئۇنداق بولسا بىردىن ئىككىدىن ئەكەلگىلى بولمايدۇ بۇ پەقەت كانادا دۆلىتىنىڭ قول تىقىشى بىلەن ھەل بولمىسا باشقا تۈرلۈك ھەل بولمايدۇ دەپ مۇشۇ ھەققىدە مۇشۇ پارلامېنتتىن بىر مۇشۇ ئۇيغۇرلارنى ئەكىلىدىغانغا بىر قانۇنىي يول ئېچىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلغان غەيرەتلىرىمىز تېخىمۇ ئىش بار ۋە ئەڭ ئاخىرىدا مۇشۇ ئىككىنجى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى كانادا پارلامېنتىدىن تولۇق ئاۋاز بىلەن بۇ قارار ماقۇللاندى.
بۇ زور پىلانغا مۇناسىۋەتلىك قەدەم باسقۇچلىرى قانداق بولىدۇ؟ بۇ توغرىلىق بىر تەپسىلىي ئۇچۇر بەرگەن بولسىڭىز. قەدەم باسقۇچلىرى ئەمدى بۇ قارارنىڭ ئىجرا قىلىنىش ۋاقتى ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى بىرىنچى ئايدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدىغانلىقىنى پارلامېنت شۇنداق قارار ئالدى. چۈنكى مۇشۇ ئەكېلىش قارارى ئېلان قىلىنغان ئىككىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچتىن مۇشۇ بىر يىلدەك ۋاقىت بوشلۇق بار دە مۇشۇ ۋاقىتتا شۇ كېرەكلىك پۈتۈن تەييارلىق خىزمەتلەرنى ئىشلەش ئۇيغۇرلار ئولتۇراقلاشقان دۆلەتلەر بىلەن دىپلوماتىك سۆھبەتلەرنى ئېلىپ بېرىپ بۇلارنىڭ كاناداغا يېنىپ كېلىشىگە زۆرۈر بولغان ھازىرلىق ئىشلىرىنى تاماملاش ئاناندىن كېيىن كانادا ئىچىدە بۇ پۈتۈن باشقا ئۆلكىلەر، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتلەر بىلەن مەسلىھەتلىشىپ، بۇ ئۇيغۇرلار دەسلەپكى بىر يىل ئىچىدە قايسى قايسى ئۆلكىلەردە تۇرىدۇ، بۇلارنىڭ بۇلارنى ئەكېلىش ئۈچۈن قايسى دۆلەتنىڭ قايسى شەھىرىگە قانچە قېتىم سەپەر قىلىش كېرەك، قايسى شەھەردە قانچىلىك ئۇيغۇرلار بار، لېكىن بۇ دۆلەتلەر بۇ ئۇيغۇرلارنىڭ چىقىشىغا رۇخسەت بېرەمدۇ يوق، ئاناندىن كېيىن كانادادىن شۇ كانادا كەلمەكچى بولغان. ئۇيغۇرلارنىڭ مۇراجىئەت جەدۋەللىرىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئادەم بېرىش كېرەك، كانادانىڭ ئۆلچىمى بويىچە تولدۇرۇلىدىغان جىق جەدۋەللەر بار. بۇ ئىشلارنى قىلىدىغانغا كانادادىن ئادەم يوللانسا، بۇ ئىنسانلارنىڭ شۇ دۆلەتلەردە بۇ خىزمەتلەرنى ئېلىپ بېرىشىغا شۇ دۆلەتلەر رۇخسەت قىلامدۇ يوق دېگەندەك نۇرغۇن تېخنىكىلىق سوئاللار بار. بۇ زور پىلاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش جەريانىدا ئەڭ زور قىيىنچىلىق نېمە؟

ئېلىنىش ھارپىسىدا تۈركىيەدىن خەۋەرلەر كېلىشكە باشلايدۇ. مانچە مىڭ ئادەمگە ۋەتەنداشلىق بەردى. مانچە مىڭ ئادەمگە ھەق قىلىمەن دېدى ھۆكۈمەت. بۇ ئۇچۇرلارنى كانادانىڭ ئەنقەرەدىكى ئەلچىخانا خادىملىرى يېقىندىن كۆرىدۇ ۋە كاناداغا دوكلات قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر خاتا نېمە مىيادا پەيدا بولدى. ئون مىڭ ئۇيغۇر مۇساپىرنىڭ كاناداغا كېلىشىگە مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلەرنىڭ ھەممىسىنى كانادا ھۆكۈمىتى ئۆزى قىلامدۇ ياكى كانادا ۋە تۈركىيەدىن ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشى ئوخشاش قۇرۇلۇش ۋە جەمئىيەت تەشكىلاتلار بىلەن ھەمكارلىشامدۇ؟ بۇنى كانادا ھۆكۈمىتى ئېتىبارغا ئالغان، تونۇغان، قانۇنىي جەھەتتىن ئىلىك ئالغان تەشكىلاتلار بىلەن قىلىدۇ. يەنى تەشكىلاتلار، ئۇيغۇر تەشكىلاتلار بىلەن بۇ ئىش بولمايدۇ. شۇنداق بولغاندا بىزنىڭ ئۇيغۇر ھەقلىرىنى ھىمايە قىلىش قۇرۇلۇشى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى مۇشۇ ئۈچ ئورگان بىرلىشىپ دەسلەپ قەدەمدە بۇ ئىشلارنى قانداق قىلىشنىڭ بەزى پىلانلىرىنى، لايىھىلىرىنى تۈزۈپ كانادا ھۆكۈمىتىگە يوللىغان ئەمدى كانادا ھۆكۈمىتى ھازىر بىز بىلەن يېقىن كوردىناتسىيە، يۈرۈشلەشكەن بىر سىستېم بىلەن ئىشلەۋاتىمىز.

Hayır, Hayır hoş. hoş. This concludes our program from Washington, D.C. You've been listening to Radio Free Asia.